اي ايمان وارؤ! الله جي عبادت جي نشانين جي بي تعظيمي نه ڪريو، ۽ نڪي تعظيم واري مهيني جي، ۽ نڪي ڪعبه ڏانهن موڪليل قربانيء جي جانور جي، ۽ نڪي قلائد، يعني الله لاء نذر ڪيل جانورن جي ڳچين ۾ ٻڌل ڳانن جي، ۽ نڪي تعظيم واري گهر بيت الله ڏانهن ويندڙن جي، جيڪي پنهنجي پالڻهار جو فضل ۽ رضامندي گهرندڙ آهن ۽ جڏهن اوهين احرام کوليو تڏهن ڀلي شڪار ڪريو ۽ اوهان کي انهن ماڻهن جي دشمني جن اوهان کي تعظيم واري مسجد کان جهليو هن ڳالهه جو سبب نه ٿئي جو اوهين حد کان لنگهو. ۽ چڱائي ۽ پرهيزگاريء تي پاڻ ۾ مدد ڏيو، ۽ گناهه ۽ حد کان لنگهڻ تي هڪ ٻئي کي مدد نه ڏيو، ۽ الله کان ڊڄو، بيشڪ الله سخت عذاب ڪرڻ وارو آهي.